ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນໂລກນີ້ ຫຼາຍປະເທດກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໂຄວິດ-19 ຮ່ວມດ້ວຍບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍສົ່ງຄະນະພະນັກງາ ນຈຸໜຶ່ງອີກໄປຍັງປະເທດຟີຈີ ທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຍ້ອນວ່າລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວອ່ອນແອລົງເອົາແທ້ ເອົາວ່າ ຍ້ອນການບຸກລຸກຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນກ່ອນນີ້ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຟີຈີທະວີຂຶ້ນໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົນຕໍ່ມື້ຕໍ່ວັນ ແຕ່ໃນວັນອັງຄານທີ 14 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນປູດຂຶ້ນເຖິງ 650 ຄົນພຸ້ນ ແລະ ພ້ອມທີ່ມີການຟ້າວຟັ່ງໄປຊົດຊ່ວຍຄົນໃນປະເທດຟີຈີ ແມ່ນວ່າເກີດມີການສົງຄາມກັນໃນດ້ານການທູດລະຫວ່າງໂລກຕາເວັນຕົກ ແລະ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ດ້ວຍຢູກຢາໂຄວິ ດ-19 ກຳລັງສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນຕ່າງໆ ໃນດ້ານການທູດ ເມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເລັ່ງລັດການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ໃກ້ຊິດກັນ ໂດຍການສົ່ງຄະນະ AUSMAT ແລະ ສະບຽງຕ່າງໆ ເ ປັນຄັ້ງທີສອງໄປຍັງປະເທດຟີຈີ Biman Prasad ຜູ້ນຳຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານຟີຈີ ເວົ້າວ່າ This is a genuine attempt by Australia and New Zealand to help our people in in in times of crisis ທ່ານດີອົກດີໃຈນຳການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃນປະເທດຟີຈີໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນຫຼຸດລົງກໍຕາມ ມັນຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງມາກມາຍທີ່ປະເທດຟີຈີຈະຮັບມືບໍ່ໄດ້ ວິກິດອັນຮີບດ່ວນແມ່ນການທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ເພື່ອສັກຢູກສັກຢາວັ ກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຊາດຂອງປະເທດຟີຈີ ອົດສະເຕຣເລຍສົ່ງຢາວັກຊີນ 4 ແສນໂດສ ໄປຍັງຟີຈີແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຈະສົ່ງໄປອີກຢູ່ ຄົນໃນດ້ານໜ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຟີຈີ ດັ່ງ GP ດັອກເຕີ ກູປ າລີ ຕັບໂປ ເວົ້າວ່າ If we didn't have access to these vaccines I think we would be in a in a different ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມບໍ່ສາມາດມາໄວກວ່ານັ້ນ

ອົດສະເຕຣເລຍພະຍາຍາມຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ເພື່ອມອບໝາຍຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ຊີໂນຟາມ ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ວັງ ເວບິນ ໂຄສົກຕາງໜ້າກະຊວງຕ່ າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຊີ້ແຈງຕໍ່ນັກຂ່າວທັງຫຼາຍວ່າ We have no geopolitical purpose and no political strings attached. We urge the Australian side to stop disrupting and undermining China's vaccine cooperation with Pacific Island countries. ພວກສະຫາຍບໍ່ມີການຜູກມັດຈຸດປະສົງໃນດ້ານການເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເມືອງ ພວກສະຫາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍອົດສະຕຣາລີຈົ່ງຍຸຕິການລົບກວນ ແລະ ຂວາງກັ້ນການຮ່ວ ມໄມ້ຮ່ວມມືດ້ານຢາແວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກັບປະເທດໝູ່ດອນໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ໃນການໂຕ້ຕອບການກ່າວຫາຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາຕ່າງໆນັ້ນ ເຊດ ຊີລາຈາ ໂຄສົກຕາງໜ້າລັດຖະມົນຕີການພັດທະນາການຂອງຂົງເຂດປາຊີຟິກ ແລະ ສາກົນນານາຊາດເວົ້າວ່າ We've been um, providing this kind of support over many, many years. We certainly make no apology for a very swift and comprehensive response.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແມ່ນສະໝ່ຳສະເໝີ ປະເທດຟີຈີເປັນປະເທດແລກໆຂອງຂົງເຂດປາຊີຟິກທີ່ເປີດການທູດກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນລາວປີ 1975 ຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່ າງປະເທດຟີຈີ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນແຂງແຮງດີ ພາຍຫຼັງການລັດຖະປະຫານລັດຖະບານຟີຈີແລ້ວໃນປີ 2006 ລັດຖະປະຫານນີ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ປະເທດໃນໂລກຕາເ ວັນຕົກຂວາງກັ້ນຟີຈີ ຄືວາງແຊງຊັນໃສ່ ທ່ານປຣາສາດເວົ້າວ່າ Wherever countries have seen weakening of democracy, weakening of freedom of association and human rights, ການສູນເສຍການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານເສດຖະກິດຈາກປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ ຖືກຫາເອົາແທນຈາກປະເທດອື່ນ

so they they clearly do want to work with the west as ຕໍ່ແຕ່ນານາອົງການຈັດຕັ້ງກັບຄືນມາ ປະເທດຟີຈີບໍ່ໄດ້ຢືມເງິນຢືມຄຳຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ດ້ວຍນີ້ ຢ່າງແຈ້ງຂາວ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກປະສານກັນກັບໂລກຕາເວັນຕົກເທົ່ າກັນກັບທີ່ພວກຂະເຈົ້າກະທຳກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ວິກິດໂຄວິດ-19 ບໍ່ພຽງແຕ່ທົດລອງເບິ່ງລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ແຕ່ມັນກໍທົດລອງເບິ່ງຄວາມແຂງແຮງຂອງຄວາມສຳພັນ ກັນດ້ວຍ
SBS ລາວ Share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook